ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງເຮົາມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳພາທ່ານໄປຟັງການສຳພາດກັບທ່ານ ສັງທອງ ບຸດສີເມືອງ ສັນຊາດຣັດເຊຍເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ມີຄອບຄົວຢູ່ປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ ສັງທອ ງ ໄດ້ນຳພາຄະນະເຍົາວະຊົນຣັດເຊຍ 33 ຄົນມາຢ້ຽມຢາມເມືອງລາວ ໃນຖານະເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງໂຄງການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນລາວ-ຣັດເຊຍ ເມື່ອເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ເປັນເວລາດົນກ ວ່າໜຶ່ງອາທິດ ກິ່ງສະຫວັນ ມີເລື່ອງນີ້ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດລາວມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳພາທ່ານຢ້ຽມຢາມເມືອງລາວ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບທ່ານ ສັງທອງ ບຸດສີເມືອງ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ປີກາຍນີ້ ວີໂອເອ ໄດ້ສຳພາດຜູ້ກ່ ຽວເລື່ອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງລາວຢູ່ປະເທດຣັດເຊຍ ແລະ ເມື່ອເດືອນຕຸລາປີນີ້ ໃນຖານະຜູ້ປະສານງານໂຄງການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນລາວ-ຣັດເຊຍ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ນຳພາເຍົາວະຊົນຣັດເຊຍ 33 ຄົ ນມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ເປັນເວລາອາທິດປາຍ ແລະ ໄດ້ເລົ່າສູ່ ວີໂອເອ ຟັງກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ເຮົາມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັນຈັກບາດເຖິງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງລາວ-ຣັດເຊຍວ່າມີມາ ແຕ່ສະໄໝໃດ ໃນສະໄໝອະດີດພະລາຊະອານາຈັກລາວ ສາຍພົວພັນທາງການທູດກັບສະຫະພາບໂຊວຽດໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ປີ 1960 ຊຶ່ງເວລານັ້ນສະພາບການຍັງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສົງຄາມ ເຢັນ ຢູ່ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດສັງຄົມນິຍົມກັບພວກປະເທດນາຍທຶນ ເຊິ່ງໃນເວລາຕໍ່ມາຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດຈີນກໍໄດ້ເກີດສົງຄາມຫວຽດນາມຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທັງສອງ ມະຫາອຳນາດ ໃນປີ 1960 ເວລາລິເລີ່ມການຜູກສຳພັນທະໄມຕີໃໝ່ ໆ ຜູ້ຕາງໜ້າພະລາຊະອານາຈັກລາວທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ ແມ່ນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຕິດຕໍ່ກັບສະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບ ໂຊວຽດທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍ ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຕິດຕໍ່ກັບພະລາຊະອານາຈັກລາວ ຕົກມາເຖິງວັນທີ 1 ເດືອນທັນວາ ປີ 1962 ສະຫະພາບໂຊວຽດໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍຢ່າງ ຮວມທັງການແລກປ່ຽນການຄ້າ ເສດຖ ະກິດ ຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງດ້ານເຕັກນິກ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຮງສູງ ກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມແລກປ່ຽນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມລະຫວ່າງກັນ ຫຼັງ ຈາກສົງຄາມອິນໂດຈີນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 1975 ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຂຶ້ນຢ່າງໃກ້ຊິດກວ່າເກົ່າ ທາງດ້ານທະຫານ ເສດຖະກິດ ການພັດທະນາ ແລະ ວັດທ ະນະທຳ ໃນປີ 1980 ໄດ້ເລີ່ມມີບັນດານັກວິຊາການດ້ານເຕັກນິກຣັດເຊຍຖືກສົ່ງເຂົ້າມາໃຫ້ການແນະນຳຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ໃນລາວ ແລະ ແຕ່ລະປີບັນດານັກສຶກສາລາວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນກໍໄດ້ຮັບທຶນໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ສະຖາບັນ ຕ່າງໆ ໃນສະຫະພາບໂຊວຽດ ໃນປີ 1990 ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພາບໂຊວຽດແກ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມລົດນ້ອຍຖອຍລົງໃນທຸກດ້ານ ຍ້ອນການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍໃໝ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ມີຄາຍ ກໍບາຈອຟ ໃນ ສະຫະພາບໂຊວຽດ ທີ່ຮູ້ກັນເວລານີ້ວ່າ Glasnost ຫຼື ເປີດກວ້າງແຈ້ງຂາວ ຢູ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ ເວລານີ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕິດຕາມນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮ້ອງການເປີດກວ້າງນີ້ວ່າ ຈິນຕະນາການໃໝ່ ທ່າ ນ ສັງທອງ ບຸດສີເມືອງ ອະດີດນັກສຶກສາລາວຄົນໜຶ່ງທີ່ຕົກຄ້າງ ແລະ ໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ກັບຄືນມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຫຼາຍຄັ້ງ ແຕ່ເທື່ອນີ້ແມ່ນກັບມາໃນຖານະຜູ້ປະສານງານໂຄງການແລ ກປ່ຽນກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນລາວ-ຣັດເຊຍ ເຊິ່ງທ່ານ ສັງທອງ ໄດ້ເລົ່າສູ່ VOA ຟັງດັ່ງນີ້ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ສັງທອງ ບຸດສີເມືອງ ປະຈຳຢູ່ປະເທດຣັດເຊຍ ມາຢ້ຽມຢາມລາວໃນຊ່ວງນີ້ ໄດ້ຕິດຕາມຄະນະເຍົາວ ະຊົນຂອງຣັດເຊຍທີ່ມາທ່ຽວຊົມປະເທດລາວ ກະລຸນາອະທິບາຍວ່າ ການນຳພາມາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫຍັງ ຄືປັດຈຸບັນນີ້ມັນ ລະຫວ່າງລັດລາວ ແລະ ຣັດເຊຍ ມີໂຄງການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນລ າວ ແລະ ຣັດເຊຍ ການແລກ ປ່ຽນ ການຢ້ຽມຢາມທັດສະນະສຶກສາຂອງໜຸ່ມເຍົາວະຊົນຂອງສອງປະເທດ ຄືໃນປີ 2013 ເດືອນສິງຫາ ກະມີເຍົາວະຊົນລາວໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ Vladivostok ຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ປີ 2014 ກໍເໝືອນກັນ ໃນ ເດືອນສິງຫາ ແລະ ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ກະຄືວັນທີ 19 ເຖິງວັນທີ 26 ກໍມີຄະນະເຍົາວະຊົນຂອງຣັດເຊຍມາຢ້ຽມຢາມປະເທດເຮົາ ເຊິ່ງຈະຢູ່ໃນໂຄງການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນຂອງສອງປະເທດ ກະລຸນາບອກກິດຈະການຂອງເຍົາວະຊົນນີ້ແມ່ນຫຍັງ ກິດຈະການຂອງເຍົາວະຊົນກະຄືທີ່ ກິດຈະການທີ່ເຂົາເຮັດທີ່ມາເມືອງລາວນີ້ນະ ອະທິບາຍເຖິງເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ກິດຈະ ຈະການ ມັນຄືການແລກປ່ຽນ ການທັດສະນະສຶກສາຂອງໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ກະຊິວ່າ ໃນນັ້ນມັນກະມີຢູ່ ເອີ ຫຼາຍໆຢ່າງ

ແລະ ເວລາເຂົາມາຫາເຮົາກະຄືກັນ ໃນຊ່ວງທີ່ວັນທີ 19 ເຖິງວັນທີ 26 ຫັ້ນນະ ແລະ ຂະເຈົ້າກະໄດ້ໄປ ແລະ ເຮົາກະພາຂະເຈົ້າໄປຫຼາຍບ່ອນ ກິດຈະກຳທີ່ຮ່ວມກັນມັນກະມີ ຄືຂະເຈົ້າໄປຮຽນພາສາລາວຢູ່ມະຫາ ວິທະຍາໄລດົງໂດກ ພ້ອມກັນນັ້ນກະໄດ້ສະແດງສິລະປະໃຫ້ຊາວນັກສຶກສານັກຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ບັດນີ້ຢາກຖາມທ່ານວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໃສແດ່ໃນເມືອງລາວຫັ້ນນະ ເຫັນຂີ່ຊ້າງບໍ ເຫັນ ຫຼິ້ ນຫຼາຍໆອັນ ຢູ່ໃສແດ່ແດ່ ແມ່ນແລ້ວບໍ ເຂົາເຈົ້າໄປຫຼາຍໝ່ອງ ໄປຫຼາຍບ່ອນ ຄືວ່າເຂົາເຈົ້າກະໄປ ໄປຊົມວັດຫໍພະແກ້ວເນາະ ທາດຫຼວງ ຄືຢູ່ວຽງຈັນນີ້ ຂະເຈົ້າສິພາໄປທ່ຽວເຖິງຫໍພະແກ້ວ ວັດສີສະເກດ ແລ້ວກ ະນອກຈາກນັ້ນກະຄືໄປທ່ຽວຊົມຄືວັດຊຽງຄວນ ແລະ ສວນວັດທະນະທຳຂອງເຮົາຫັ້ນນະ ໄປ ພ້ອມກັນນັ້ນກະ ມີວັນໜຶ່ງກະໄປທາງທ່າງ່ອນທີ່ມີບ່ອນເຂົາ ເອີ ມີບ່ອນພັກຜ່ອນ ມີຊ້າງ ເພາະສະນັ້ນກະ ກະໄປຊອກ ເບິ່ງ ຕອນແລງຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າໄປຊື້ເຄື່ອງຕາມຕະຫຼາດກາງຄືນຕອນຄ່ຳ ແລະ ກະພ້ອມກັນນັ້ນກະມີເວລາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປເບິ່ງຕະຫຼາດເຊົ້າ ເພື່ອຊື້ຂອງທີ່ ອາ ຊື້ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ໄປໃຫ້ອັນໝູ່ຄູ່ທີ່ຢູ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປພາກເໜືອຂອງລາວບໍ່ ບໍ່ ເພາະວ່າມັນຄືຕາມຫົວໜ້າເຍົາວະຊົນຂອງຣັດເຊຍ ເຂົາເຈົ້າກະໄດ້ມີຂໍໄວ້ວ່າເທື່ອໜ້າຖ້າມາອີກ ຂໍໃຫ້ໄດ້ໄປເມືອງຫຼວງພະບາງ ເພາະເປັນເມືອງທີ່ວ່າຮູ້ກັນດີໃ ນຣັດເຊຍ ຄືເມືອງມໍລະດົກໂລກ ສະນັ້ນອັນໜຶ່ງເຍົາວະຊົນຂອງຣັດເຊຍກະ ກະມີຄວາມມຸ່ງຫວັງຢາກໄປຄືກັນ ບາດນີ້ຢາກຖາມທ່ານ ອາ ບັນດາເຍົາວະຊົນນີ້ ເຂົາເຈົ້າຮຽນຢູ່ຂັ້ນໃດ ຖ້າຕາມທີ່ເຮັດ ເຫັນມັນກ ະເຍົາວະຊົນຍັງຢູ່ໃນຫ້ອງທີ ຄັນ ຄັນລະດົບສອງປີ ເຂົາເຈົ້າກະຍັງຢູ່ຫ້ອງທີແປດ ທີເກົ້າ ທີສິບ ຢູ່ຂັ້ນມັດທະຍົມເນາະ ມັດທະຍົມນັ້ນກະລາຍໆລົ້ນ ມັດທະຍົມ ມັດທະຍົມນັ້ນ ການມາຂອງເຂົາເຈົ້ານີ້ແມ່ນ ອາ ເງິນ ຂອງລັດຖະບານເບີດບໍ ການມາແມ່ນເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໝົດ ຄ່າ ເອົາ ຄ່າໄປຄ່າມາເນາະ ແຕ່ວ່າຄ່າຮັບຕ້ອນຢູ່ໃສນີ້ກະຍັງບໍ່ຮູ້ແຈ້ງວ່າແມ່ນເງິນທາງຝ່າຍໃດແທ້ ກະຄິດວ່າມັນຈະມີສ່ວນຂອງເຮົາ ຂອງເຂົ າເຈົ້າ ແຕ່ວ່າເຮົາກະຈັດການຮັບຕ້ອນເຂົາເຈົ້າຢ່າງດີ ທີ່ວ່ານັກສຶກສາລາວໄປຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍຫັ້ນ ສິມີອີກບໍ່ໃນອະນາຄົດ ວັນທີ 26 ຂອງເດືອນນີ້ເອງ ມີການເຊັນບົດບັນທຶກຂອງສອງຝ່າຍ ກະຄືວ່າຝ່າຍລາ ວເຮົາຈະມີຫົວໜ້າສະມາຄົມເຍົາວະຊົນລາວ ທ່ານນາງ ເອີ ສົມສະໜິດ ແກ້ວດວງດີ ແລ້ວກະຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ເອີ ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນຂອງແຄວ້ນວລາດີວົດສະຕົກຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ ວາເລຣີ ມ າຣີເຢບ ປະສານກັນຕໍ່ໃນການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳຂອງເຍົາວະຊົນສອງປະເທດ ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ສົ່ງເຍົາວະຊົນລາວເຮົາໄປຣັດເຊຍອີກບໍ່ ທ່ານຮູ້ບໍ່ ອັນນີ້ກະຖືວ່າມັນຕ້ອງມີຢູ່ ແລ້ວ ໃນຊ່ວງປີ 2015 ນີ້ ຕ້ອງມີອີກຊຸດ ຄື ຄື ຄືໃນອະນາຄົດນີ້ອາດຈະມີແນ່ ເພາະວ່າຖ້າເບິ່ງການເລີ່ມຕົ້ນມີພຽງແຕ່ 15 ຄົນໄປ

ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າກໍມາຄັ້ງທຳອິດ ເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມພໍໃຈໃນການມາຄັ້ງນີ້ຄືກັນ ໃນເດືອນສິງຫາປີນີ້ ບັນດາເຍົາວະຊົນລາວ 35 ຄົນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນວລາດີວົສຕົກ ເປັນເວລາ 21 ມື້ ທ່ານສັງທອງ ໄດ້ລາ ຍງານເຖິງການຢ້ຽມຢາມວ່າ
ລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາຂອງປີນີ້ ໜຸ່ມເຍົາວະຊົນລາວຢ້ຽມຢາມທັດສະນະສຶກສາຣັດເຊຍ ໃນແຂວງວລາດີວົສຕົກ ຕາມໂຄງການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນຂອງສອງປະເທດລາວ-ຣັດເຊຍ ເຊິ່ງໄດ້ປະ ຕິບັດມານັບແຕ່ປີ 2013 ເຍົາວະຊົນລາວຈຳນວນ 35 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີ ໃນຄ້າຍເຍົາວະຊົນໂອເກອານ ຂອງເມືອງວລາດີວົສຕົກ ເປັນເວລາ 21 ວັນ ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວນີ້ ເຍົາວະຊົນຂອງສອງ ປະເທດໄດ້ຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ ທ່ຽວຊົມເມືອງ ຫໍພິພິທະພັນ ຈັດການສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງຮ່ວມກັນ ແຂ່ງຂັນເຕະບານ ພ້ອມກັນນັ້ນ ເຍົາວະຊົນລາວຍັງຊອກຮູ້ເຖິງຮີດຄອງປະເພນີຂອງ ຊາວຣັດເຊຍນຳອີກ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈເປັນຢ່າງດີໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນລາວ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງອອກໃນການທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກັບຂ້າພະເຈົ້າ ດັ່ງນີ້ ອັນນີ້ແມ່ນນ້ອງອະນຸຊາ ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ Eastern Star Eastern Star ທີ່ ທີ່ປີຜ່ານມາໄດ້ຮ່ວມກັບໝູ່ຄູ່ໄປເມືອງວລາດີວົສຕົກ ຕອນທີ່ວ່າລົງຈາກຍົນມື້ທຳອິດ ເຂົາເຈົ້າກະ ຕອນທີ່ຮອດລັດເຊຍ ເຂົາເຈົ້າຈະມີການຕ້ອນຮັບເຮົາແບບອົບອຸ່ນ ແລະກະຕາມປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂອ ທີ່ວ່າມີ ມີເຂົ້າຈີ່ກັບເກືອແມ່ນເນາະ

ກະ ຕອນໄປຮອດທຳອິດກະດີໃຈເນາະ ທີ່ເຫັນເຂົາເຈົ້າແບບມາຕ້ອນຮັບເຮົາຫຼາຍ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເຮົາຈັ່ງຊີ້ນະ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນເປັນຄືຄອບຄົວດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນແລ້ວມີຄວາມສຸກ ຊາບຊຶ້ງ ແ ລະກະຕອນຢູ່ພຸ້ນກະມີຄວາມສຸກ ເຂົາເຈົ້າພາຫຼິ້ນເກມ ເຂົາເຈົ້າພາເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ ກະໄດ້ລອງເຮັດ ແລະກະມີຄວາມສຸກ ແລະກະມັກນຳ ຢູ່ໃນໂຄງການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳເຍົ າວະຊົນລາວ-ຣັດເຊຍດັ່ງກ່າວນີ້ ບັນດາເຍົາວະຊົນທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍໄດ້ຮັບຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ໄດ້ເປີດຫູເປີດຕາ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນວັນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງເຍົາວະ ຊົນຣັດເຊຍ ພາກັນຮ້ອງເພງລາວທີ່ມີຊື່ວ່າ ວັນເວລາມີຄ່າ
ແລະ ຢ່າລືມຕິດຕາມຟັງ ອ່ານ ແລະ ເບິ່ງໂຄງການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນລາວ-ຣັດເຊຍ ທັງໝົດຂອງ VOA ໄດ້ ທີ່ໜ້າເວັບໄຊ www.lao.voanews.com ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA
ນັ້ນແມ່ນລາຍການຊີວິດຊາວລາວປະຈຳແລງວັນພະຫັດຂອງເຮົາ ເຊິ່ງມື້ນີ້ທ່ານໄດ້ຟັງການສຳພາດກັບທ່ານ ສັງທອງ ບຸດສີເມືອງ ຊາວຣັດເຊຍເຊື້ອສາຍລາວ ໂປດຢ່າລືມວ່າ ແລງວັນພະຫັດໜ້າ ທ່ານຈະໄດ້ ພົບລາຍການນີ້ອີກ ໃນເລື່ອງໃໝ່